ئۇيغۇر دىيارىدا ۋىرۇس يۇقۇمىنى نۆلگە چۈشۈرۈش تەدبىرلىرى جىددىي ئىجرا قىلىنىۋاتقان بولسىمۇ ئەمما ۋىرۇس يۇقۇمى يەنىلا مەۋجۇت ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ سەھىيە تورىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى سائەت نۆلدىن يىگىرمە تۆتكىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر ئېلىدا يېڭىدىن بىر نەپەر ئالامەتسىز يۇقۇمدار كۆپەيگەن بولۇپ ئۇ بىڭتۈەن بەشىنچى دىۋىزىيەسىگە قاراشلىق شۇاڭخې شەھىرىدە ئىكەن سانجى شەھىرىدىكى كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىگەن بىر يۇقۇمدار بولسا كارانتىندىن چىقىرىلغان. شۇنداق بولغاندا تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى سائەت يىگىرمە تۆتكىچە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئالامەتسىز يۇقۇملانغۇچىلار سانى جەمئىي ئون ئۈچ نەپەر بولۇپ بۇنىڭ ئۈچ نەپىرى ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئىككى نەپىرى خوشۇت ناھىيىسىدە تۆت نەپىرى شىخۇ شەھىرىدە تۆت نەپىرى بىڭتۈەن بەشىنچى دىۋىزىيەسىنىڭ شۇاڭخې شەھىرىدە ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغا قەدەر ۋىرۇس يۇقۇمىغا دائىر ئۇچۇرلارغا دۆلەت مەخپىيىتى قاتارىدا مۇئامىلە قىلىۋاتقان بولغاچقا بۇ ھەقتىكى ھەقىقىي ئەھۋالنىڭ زادى قانداق ئىكەنلىكى نامەلۇم بولۇپ كەلمەكتە مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئىنتايىن قاتتىق قوللۇق بىلەن ئىجرا قىلىنىۋاتقان قامال تەدبىرلىرى خىتاي ئىقتىسادىغا ناھايىتى چوڭ زىيان سېلىشنى داۋاملاشتۇرماقتا ئىكەن بلۇمبېرگ تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ئاسىيا بوئاۋ مۇنبىرىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا نۇتۇق سۆزلەۋاتقان مىنۇتلاردا، يەنى يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاينىڭ خەلقئارا پاي بازىرىدىكى كۆرسەتكۈچى بىر پۈتۈن ئوندا سەككىز پىرسەنت تۆۋەنلىگەن. بۇ خىتاينىڭ پاي بازىرىدا بەش كۈن بويىچە ئىزچىل

مۇستەھكەم كاپالەتكە ئىگە قىلايلى ناملىق باش ماقالىسىدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىقى ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىكى، ئىسلاھات، تەرەققىيات، ۋەتەننىڭ بىرلىكى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى، دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك گۈللىنىشىدىن ئىبارەت زور ئىستراتېگىيەلىك قۇرۇلۇشلار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك دەپ كۆرسەتكەن. ئۇ ماقالىسىدە ئۇيغۇر رايونىدا ھازىرغىچە ئىجرا قىلىنىۋاتقان ئاتالمىش تېررورلۇق، ئاشقۇنلۇق ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى يۇقىرى بېسىملىق سىياسەتلەرنى بوشاشماي داۋاملاشتۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن. ما شىڭرۈي ماقالىسىدە ئىستراتېگىيەلىك تەپەككۇر ئارقىلىق دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى پىلانلاش ۋە ئورۇنلاشتۇرۇش، سىياسىي قانۇن تەپەككۇرىنى قوللىنىش ئارقىلىق سىياسىي بىخەتەرلىكنى قوغداش، سىستېمىلىق تەپەككۇر ئۇسۇلى ئارقىلىق سىرتقى كۈچلەرنىڭ سىڭىپ كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، دىئالېكتىكىلىق تەپەككۇر قوللىنىپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى ماسلاشتۇرۇش، ئەڭ تۆۋەن چەك، يەنى قىزىل سىزىق تەپەككۇرىنى قوللىنىپ، خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە خىرىسنى يوقىتىش قاتارلىق بەش نۇقتا بويىچە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى سىياسىي ئىستراتېگىيەسىنى شەرھلىگەن. ئۇ ماقالىسىدا مۇنداق دەپ يازغان. شىنجاڭ دۆلىتىمىزنىڭ غەربىي شىمالدىكى مۇھىم بىخەتەرلىك توسۇقى، شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە ئىستراتېگىيەلىك ئورنى ۋە ئالاھىدە مەسىلىلىرى مەۋجۇت. شۇڭا شىنجاڭدا خىزمەتلەرنى ياخشى قىلىش ئىنتايىن مۇھىم. بىز شىنجاڭ خىزمىتىنى ئىستراتېگىيەلىك نۇقتىدىن كۆزدىن كەچۈرۈش ۋە پىلانلاشتا چىڭ تۇرۇشىمىز، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك گۈللىنىشىدىن ئىبارەت بۇ ئومۇمىي نىشاننىڭ ئومۇمىي ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىيىتىنى ئىنچىكە كۆزىتىشىمىز، دۇنيادىكى يېقىنقى بىر ئەسىر كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشلەرگە ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك. شىنجاڭدا دۆلەت بىخەتەرلىكىنى قوغداشنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ۋە پۈتكۈل جەريانلىرىنى ئەستايىدىل ئورۇنلاشتۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسئۇلىيەت سىستېمىسىنى قاتتىق يولغا قويۇشىمىز كېرەك. ماشيىڭرۇي ماقالىسىدە يەنە، ھازىرچە ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىلغان كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن، قايتا تەربىيەلەش نامىدىكى لاگېرلارغا سولاش ھەرىكىتىنى قەتئىي داۋاملاشتۇرۇشنى، ۋە ئۇنى قانۇنىي ئاساسقا ئىگە قىلىشنى تەكىتلەپ مۇنداق دەپ يازغان، شىنجاڭدا قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىشنى شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ بارلىق ساھەلىرىدە يولغا قويۇپ، مىللىي بۆلگۈنچى، دىنىي ئاشقۇن ۋە زوراۋان تېررورلۇق كۈچلىرىنى قانۇن بويىچە قاتتىق باستۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقى ۋە جەمئىيەتنىڭ بىخەتەرلىكىنى قەتئىي قوغدىشىمىز كېرەك، بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك، مۇرەككەپ، ۋە جاپالىق ماھىيىتىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش تەربىيەسىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، سىرتقى كۈچلەرنىڭ سىڭىپ كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز ۋە ئۇنىڭغا زەربە بېرىشىمىز كېرەك. دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى دۈشمەن كۈچلەرنىڭ مىللەت، دىن مەسىلىلىرىنى دەستەك قىلىپ، بۆلگۈنچىلىك، سىڭىپ كىرىش ۋە بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بېرىشىغا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. چەت ئەللەردىكى خىتايغا قارشى كۈچلەرنىڭ شىنجاڭ ئارقىلىق خىتاينى كونترول قىلىش پىلانىغا قەتئىي قارشى تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغدىشىمىز كېرەك. ما شيىڭرۇي ماقالىسىدە يەنە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى، دۆلەت تىلى، مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇشى ۋە ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشۇش دېگەندەك بىر قاتار سىياسىي تېرمىنلارنى ئىشلىتىپ، رايوندىكى ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى داۋاملىق كۈچەيتىشنى، ئىسلام دىنىنى خىتايلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت كومپارتىيەنىڭ دىن سىياسىتىنى يەنىمۇ چىڭىتىشنى تەلەپ قىلغان. چەت ئەللەردىكى كۆزەتكۈچىلەر ما شيىڭرۇينىڭ خەلق گېزىتىدە ئېلان قىلغان بۇ ماقالىسىغا جىددىي قارىماقتا. ئۇلار ما شيىڭرۇينىڭ بۇ ماقالىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى سىياسىي ئىستراتېگىيەسىنىڭ ئىچ يۈزىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بەرگەن دەپ قاراشماقتا. ئۇلار يەنە ما شيىڭرۇينىڭ بۇ ماقالىسى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ۋەزىيىتىدە بۇندىن كېيىن قىلچىمۇ ياخشىلىنىش بولمايدىغانلىقى، ئەكسىچە رايوندىكى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن، قايتا تەربىيە ۋە ئاسسىمىلياتسىيە قاتارلىق يۇقىرى بېسىملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنىڭ تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە يۈرگۈزۈلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ دەپ ھېسابلىماقتا.

ۋە ئۇيغۇر ئېلىگە قىلىدىغان زىيارىتىنىڭ ئوچۇق ئاشكارا، چەكلىمىسىز بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشىنى تەكىتلىگەن. سىئېنئېس خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاي ۋەكىللەر ئۆمىكى لىندا توماس گرىنفېلد خانىمنىڭ يۇقىرىدىكى سۆزلىرىدىن نارازى بولۇپ، دەرھال ئىنكاس قايتۇرغان. ئۇلار تىۋىتتېردىكى ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى باچېلېتنىڭ شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان زىيارىتىنى قارشى ئالىدۇ بۇ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى نورمال ئالماشتۇرۇش بولۇپ سىياسىي كونترول قىلىش ۋە يامان غەرەزلىك بېسىمغا ئورۇن بېرىلمەيدۇ بۇ خىل بىمەنە سۆزلەر پەقەت ئامېرىكىنىڭ زىيارەتنى قالايمىقانلاشتۇرۇش ئۈچۈن كاشىلا پەيدا قىلىشتەك مۇددىئاسىنى ئاشكارىلايدۇ خىتاي ۋەكىللەر ئۆمىكى يەنە ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنى ئۆز دۆلىتىدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرى بىلەن كارى بولماي خىتاينىڭ ئىشلىرىغا ئارىلىشىۋالدى دەپ قاقشىغان

ئاۋستىن خىتاي مۇداپىئە مىنىستىرى ۋېي فېڭخې بىلەن تۇنجى قېتىم سۆھبەت ئۆتكۈزگەن. بەش بۇرجەكلىك بىنانىڭ باياناتچىسى جون كېبرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يىگىرمىنچى ئاپرېل چارشەنبە كۈنى سىن ئارقىلىق ئۆتكۈزگەن بۇ سۆھبەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسى خىتاينىڭ رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان تاجاۋۇزىنى قوللاش مەسىلىسى بولغان.

ئاۋستىن سۆھبەتتە يەنە، خىتاينىڭ تەيۋەنگە قاراتقان ھەربىي ئىغۋاگەرچىلىكى، جەنۇبىي دېڭىز ۋە شەرقىي دېڭىزدىكى پائالىيەتلىرى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويغان. مەلۇم بولۇشىچە، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قاراتقان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىدا بارغانسېرى ئوسال ئەھۋالدا قېلىشى، بولۇپمۇ ئامېرىكا قاتارلىق غەرب ئەللىرىنىڭ رۇسىيەنى ئىقتىسادىي جازالار بىلەن جازالىشى خىتاينىمۇ جىددىيلەشتۈرۈۋاتقان بولۇپ،

مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان پروگراممىلارنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئاتالمىش چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ شىنجاڭغا ساياھەت تېمىسىدىكى ۋىدېئولىرى كۈنسېرى كۆپىيىپ بارماقتا. رادىيومىز ئۇيغۇر رايونىغا بارغان ئاشۇ چەت ئەللىك ساياھەتچىلەر ۋە ئۇلارنىڭ ساياھىتىنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ باردى.

ئاكتىپ تەشۋىقات ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئالدىنقى قېتىملىق پىروگراممىلىرىمىزدا بىز خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىنكار قىلىدىغان ئىجتىمائىي تاراتقۇ تەشۋىقاتلىرىنىڭ ماھىيىتى ھەمدە ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە تەپسىلىي توختالغان ئىدۇق. بۇ قېتىم ئاشۇ تەشۋىقات ۋىدىيولىرىنى ئىشلەپ تارقىتىۋاتقان ئاتالمىش چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ بىرى بولغان سىنگاپورلۇق نويېل لى بىلەن ئالاقە قىلدۇق. ئۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى.
I'm just a Singaporean who is living in China. مەن خىتايدا تۇرۇشلۇق سىنگاپورلۇق. ھازىر گۇاڭدۇڭدا تۇرۇۋاتىمەن. مەن كورونا ۋىرۇسى باشلانغاندىن بۇيان خىتايدا تۇرۇپ قالدىم. مەن ئەسلىدە خوڭكوڭدا تىجارەت قىلاتتىم. خىتايدا تىجارىتىم يوق ئىدى. مەن بۇ يەرگە ئىش بېجىرگىلى كەلگەن ئىدىم. ۋىرۇس تۈپەيلى خوڭكوڭغا قايتالماي تۇرۇپ قالدىم.
ئۇنىڭ يۇتيۇب قانىلىدا تارقاتقان ۋىدىيولىرىغا قارىغاندا ئۇ ئۆتكەن يىلى ئاپرېلدا ئۈرۈمچى، قەشقەر ۋە خوتەندە تۆت كۈنلۈك ساياھەتتە بولغان. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، گۇاڭدۇڭدىن ئۈرۈمچى، قەشقەرلەرگىچە ساياھەت قىلىپ بېرىش ناھايىتى قىممەت توختايدىكەن. شۇڭا ئۇ بۇ ساياھەتكە يەنە بىر داڭلىق يۇتيۇبېر فېرناندو بېرنالدىن ياردەم سورىغان. ئۇلار بۇ تۆت كۈنلۈك ساياھەتكە بىللە بارغان بولۇپ، ئايرودروم تەكشۈرۈشى، مېھمانخانىغا ئورۇنلىشىش، كوچىلاردىكى تەكشۈرۈش قاتارلىق مەسىلىلەردىمۇ ھېچقانداق توسالغۇغا ئۇچرىمىغان. يۇتيۇب ۋىدىيو تارقاتقۇچىلىرى يەنى يۇتيۇبېرلار ئۆزلىرىنىڭ ۋىدىيولىرىدا ئەگەر ئۇيغۇر رايونىدىكى مەلۇم جاي ھەققىدە ساياھەت ۋىدىيوسى ئىشلىسە ئۆلكىلىك ۋە شەھەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئۇلارنى مېھمانخانىغا ئورۇنلاشتۇرىدىغانلىقى ۋە باشقا خىراجەتلىرىنىمۇ كۆتۈرىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئىدى ھەتتا بىز چەت ئەللىكلەرنىڭ خالىغانچە ئۇيغۇر رايونىغا كىرەلمەيدىغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر تاپشۇرۇۋالغان ئىدۇق شۇنىڭ بىلەن بىز خىتايدا ياشاۋاتقان چەت ئەللىكلەرنىڭ ئەھۋالىنى ئىگىلەشكە تىرىشتۇق مەلۇم بولۇشىچە خىتايدىكى چەت ئەللىكلەرنىڭ كۆپىنچىسى خىتايدا ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچىلار ئىكەن شۇڭا بىز چەت ئەللىكلەر ئەڭ كۆپ ئوقۇيدىغان بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ چەت ئەللىك ئوقۇغۇچىلار ئىشخانىسى بىلەن ئالاقىلاشتۇق بىز ئۇلاردىن ئەگەر چەت ئەللىك ئوقۇغۇچىلار شىنجاڭغا بارماقچى بولسا ئۆتەيدىغان بىرەر رەسمىيەت بارمۇ دەپ سورىغىنىمىزدا تېلېفوننى ئالغان خادىم مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى
مېنىڭ بىلىشىمچە، شىنجاڭغا بارماقچى بولغانلار مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارغا ئىلتىماس قىلىپ رۇخسەتنامە ئېلىشى كېرەك. ھەتتا بىر كىشى ئۆز ئالدىغا يالغۇز ئىلتىماس قىلالمايدۇ. چوقۇم چوڭراق بىر ساياھەت شىركىتى بىلەن ئىلتىماس قىلىشى كېرەك. چەت ئەللىكلەر پەقەت ساياھەت ئۆمىكى بىلەن بىللە شىنجاڭغا كىرەلەيدۇ. چۈنكى شىنجاڭ خەلقئارا سىياسەتكە چېتىلىدىغان بىر رايون. شۇڭا چەت ئەللىكلەرنىڭ ئۆز ئالدىغا شىنجاڭغا كىرىشىگە رۇخسەت قىلىنمايدۇ.
بىز شۇنىڭ بىلەن ئۈرۈمچىدىكى بىر ساياھەت شىركىتىگە تېلېفون قىلدۇق تېلېفوننى ئالغان خادىم شىنجاڭدا كونترولنىڭ قاتتىقلىقى بولۇپمۇ ۋىرۇس تۈپەيلى كونترول تېخىمۇ چىڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ساياھەتچى قوبۇل قىلمىغانلىقىنى ئېيتتى ئۇ بۇ ھەقتە يەرلىك ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدىن سۈرۈشتە قىلىشىمىزنى ئېيتىۋاتقاندا تېلېفون تۇيۇقسىز ئۈزۈلۈپ كەتتى ئارقىدىن تەكرار ئۇرغان بولساقمۇ تېلېفون قايتا ئۇلانمىدى.
بىز يەنە نوئېل لى تىلغا ئالغان بۇ فېرناندو دېگەن كىشىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى تەكشۈرۈپ كۆردۇق. مەلۇم بولۇشىچە، فېرناندو ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا فېرمۇبې دېگەن ئىسىم بىلەن داڭلىق بولغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئەڭ چوڭ تەشۋىقاتچىلىرىنىڭ بىرى ئىكەن. خىتايدا ئون تۆت يىلدەك تۇرغان ۋە خىتاي ھەققىدە ئىشلىگەن بىر قاتار ۋىدىيولىرى سەۋەبلىك ئاخىرىدا خىتايدىن قوغلاپ چىقىرىلغان، تورداشلارغا سېرپەنزا نامى بىلەن تونۇشلۇق بولغان داڭلىق يۇتيۇبېر ۋىنستون ستېرزېل ئەپەندى فېرناندونى ناھايىتى ياخشى تونۇيدىكەن. ئۇ فېرناندو ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. Well Fernando he works with the Chinese government he is a foreigner from Colombia who. فېرناندو خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بىللە ئىشلەيدۇ. ئۇ خىتاينىڭ دوڭگۇەن دېگەن يېرىدە تۇرىدىغان بىر كالىفورنىيەلىك. ئۇ خىتايدا ئۇزۇن يىللار تۇرغان. ئۇ ئەسلىدە ئىنگلىز تىلى تەربىيەلەش مەركىزى ئاچقان. كورونا ۋىرۇسى تارقالغاندىن كېيىن مەكتىپى تاقالدى. شۇنىڭدىن كېيىن پۈتۈنلەي خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتىدۇ. ئۇنى خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيەسىدە دائىم كۆرىسىز. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئورۇنلاشتۇرغان بارلىق تەشۋىقات ساياھەتلىرىگە قاتنىشىدۇ. ئۇنىڭ ئۆزىنىڭمۇ مەخسۇس خىتاي تەشۋىقاتىنى قىلىدىغان بىر يۇتۇپ قانىلى بار. بۇ ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن تەشۋىقات ئېلىپ بارىدۇ. بىز ئۇنى كومپارتىيە تەشۋىقاتچىسى دەپ ئاتايمىز.

مەسىلەن، ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى فرانسىيەلىك ژورنالىست ئۇرسۇلا گويتىر بېيجىڭ دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزگەن سىياسىتىنى ئەيىبلىگەنلىكى ئۈچۈن خىتايدىن قوغلانغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بازفېد تورىنىڭ مۇخبىرى راجا كوبالان ئۇيغۇرلار ھەققىدە خەۋەر ئىشلىگەنلىكى ئۈچۈن خىتايدىن قوغلاپ چىقىرىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بې بې سې خەۋەر قانىلىنىڭ مۇخبىرى جون سودۋورسنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى لاگېرلار ھەققىدىكى خەۋەرلىرى خەلقئارادا كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىغاندىن كېيىن

خوڭكوڭ قاتارلىق تېمىلار ھەققىدىكى خەۋەرلىرىم خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن سەزگۈر تېما دەپ قارىلىپ، ئىزچىل قاتتىق بېسىمغا ئۇچراپ كەلگەن. بىز ھەتتا جازاغا تارتىلىش ھەققىدە تەھدىتكە ئۇچرىدۇق. فىلىم ئىشلىشىمىز ھەر دائىم، ھەر زامان چەكلىمىگە ئۇچرىدى. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئۆتكەن يىلى مارتتا بەرگەن خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى ۋول سترىت گېزىتى ۋە ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق مۇخبىرلىرىنى قوغلاپ چىقارغان خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە بۇ ئاخبارات قاناللىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئېغىر باستۇرۇشقا چېتىشلىق بولغان خىتاي ئەمەلدارلىرى ھەققىدە ئىشلىگەن خەۋەرلىرىنىڭ بېيجىڭ تەرىپىدىن ئىنتايىن سەزگۈر دەپ قارىلىشى ئۇلارنىڭ چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىلىشىدىكى سەۋەبلىرىنىڭ بىرى بولغان ئىكەن ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بې بې سې خەۋەر قانىلىنىڭ ئۆتكەن يىلى بەرگەن خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئارىلىقىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئاز دېگەندە ئون سەككىز چەت ئەللىك مۇخبىرنى قوغلاپ چىقارغان ھەتتا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئېغىر باستۇرۇش ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى ھەققىدە خەۋەر ئىشلىگەن مۇخبىرلارنى قولغا ئالغان

رادىيومىزنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى خىتاي تەشۋىقاتچىلىرى ھەققىدە ئىز قوغلاپ ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا يېڭىدىن خىتاي تەشۋىقاتى سېپىگە قېتىلىۋاتقان نۇرغۇن چەت ئەللىك يۇتيۇبېرلارنىڭ تەشۋىقات ۋىدىيولىرىنى ئۇچراتتۇق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەللەردىكى ئەركىن تور دۇنياسىدىن پايدىلىنىپ ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ خىل تەشۋىقاتلىرىنىڭ ماھىيىتىنى ئېچىپ بېرىش ئۈچۈن بىز داۋاملىق بۇ تېما ھەققىدىكى ئىزدىنىشلىرىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز بۇ پروگراممىنى نۇرىمان تەييارلىدى. خىتاينىڭ مەملىكەتلىك قانۇن چىقىرىش ئورگانى بولغان خىتاي خەلق قۇرۇلتىيى يىگىرمىنچى ئاپرېل كۈنى ئاخىرى مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىكار قىلىش توغرىسىدىكى ئىككى مۇھىم خەلقئارالىق ئەھدىنامىنى تەستىقلىغان، مىليونلىغان ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان تۈركىي خەلقلەرنى كەڭ كۆلەملىك ۋە سىستېمىلىق مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ كېلىۋاتقان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ ھەرىكىتى كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى يەنە بىر قېتىم ئۇيغۇرلارغا قاراتتى. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
خىتاي يىگىرمىنچى ئاپرېل چارشەنبە كۈنى ئۇيغۇر ئېلىغا بولغان خەلقئارالىق نازارەت كۈچەيگەن ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى رەسمىي ئىجرا قىلىنىپ ئۇيغۇر ئېلىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلىنىش ئالدىدا تۇرغان بىر ۋاقىتتا ئىككى مۇھىم خەلقئارالىق ئەمگەك ئەھدىنامىسىنى تەستىقلىغان خىتاينىڭ ئۇزۇندىن بېرى تەستىقلاشنى ئارقىغا سۈرۈپ كەلگەن بۇ ئىككى خەلقئارالىق ئەھدىنامىنى ھازىرقىدەك ھالقىلىق بىر پەيتتە دەرھال تەستىقلىشى كۆزەتكۈچىلەردە ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى تۈپەيلى قاتتىق زەربىگە ئۇچرىغان خەلقئارا ئوبرازىنى قايتا تىكلەپ ئۆزىنى خەلقئارا ئەمگەك سىستېمىسىنىڭ بىر پارچىسى قىلىپ كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشىدەك تەسىرات پەيدا قىلغانلىقى مەلۇم خىتاي خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ تورىدا ئېلان قىلىنغان ئۇچۇرلاردا مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ دائىمىي كومىتېتى يىگىرمىنچى ئاپرېل خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى ماقۇللانغان مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسى بىلەن مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى ماقۇللانغان مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىكار قىلىش ئەھدىنامىسىنى رەسمىي تەستىقلىغان.

مۇخبىرىمىزغا ئەۋەتكەن يازما باياناتىدا خىتاينىڭ بۇ قارارىنى قارشى ئالىدىغانلىقى، ئۇنىڭ يۇقىرىقى ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلىشى، مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ھەر خىل شەكىللىرىنى بىكار قىلىش، خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ نېگىزلىك پىرىنسىپلىرىغا ئەمەل قىلىش توغرىسىدىكى ۋەدىلىرىنى كۈچەيتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. باياناتتا خىتاي بۇ ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلاش ئارقىلىق ئۆز ھوقۇق دائىرىسىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ھەر خىل شەكىللىرىنى بىكار قىلىش بىر مىليارد تۆت يۈز مىليون خەلقنىڭ ئەركىن ئىشلەش ۋە خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ ئەمگەك ساھەسىدىكى نېگىزلىك پىرىنسىپى ۋە ھەق ھوقۇقلىرىغا ئەمەل قىلىش توغرىسىدىكى ۋەدىسىنى كۈچەيتىدۇ دېيىلگەن باياناتتا كۆرسىتىلىشىچە يۇقىرىقى ئىككى ئەھدىنامە بىلەن خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ خىتاي رەسمىي تەستىقلىغان ئەھدىنامىلىرىنىڭ سانى يىگىرمە يەتتىگە يەتكەن خىتاينىڭ يۇقىرىقى ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلىشى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى خىتاي ھۆكۈمىتى كارخانىلار بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقان لاگېردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ياكى نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش نامىدىكى مىليونلىغان ئۇيغۇر ئىشلەمچىلىرىنىڭ ئەھۋالى قانداق بولىدۇ دېگەن سوئالغا مەركەزلەشتۈرگەن لېكىن چەت ئەل مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي بۇ ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلىغان بولسىمۇ بىراق ئۇ ئۇيغۇر ئىشلەمچىلىرىنى كارخانىلاردا تۇتۇپ تۇرۇشنى داۋاملاشتۇرىدىكەن. ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى ئاتاقلىق ئۇيغۇرشۇناس ئادرىيان زېنز مۇنداق دەيدۇ ئەلۋەتتە خىتاي ئۈچۈن ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىش ئورۇنلىرىنى تەسىس قىلىش ئاسان چۈنكى ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش ياكى تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرىدىكىلىرىنى ئەمگەككە ئورۇنلاشتۇرۇشنى يوشۇرۇش ھازىر تېخىمۇ ئاسانلاشتى چۈنكى خىتاينىڭ بۇنىڭ بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتقانلىقىغا بىر قانچە يىل بولۇپ قالدى ئۇلارنى كارخانىلاردا داۋاملىق ئىشلەشكە تۇتۇپ تۇرۇش ئاسانلاشقان بولۇپ بېيجىڭ چوڭ ئۆزگىرىش قىلىشقا ئېھتىياجلىق ئەمەس چۈنكى ئىشلەمچىلەر زاۋۇتلارغا ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ بولۇنغان شۇڭا خىتاي بۇلار بۇ يەردە بۇرۇندىن ئىختىيارلىقى بىلەن ئىشلەۋاتقانلار دېيىشى مۇمكىن

ئاندىن كېيىن دۇنيا مىقياسىدىكى ئىقتىسادىي چېكىنىش، ھەر خىل كىرىزىس سەۋەبىدىن. مۇشۇ سەۋەبتىنمۇ مۇشۇ خىتاينىڭ تاشقى نېمىسى تارايدۇ. ئەڭ مۇھىمى ياۋروپا بىرلىكى بىلەن بۇلار مەبلەغ سېلىشنى كۈچەيتىش ھەققىدە ئۆتكەندە بىر توختامنامە ئىمزالاپ، ياۋروپا پارلامېنتىدىن بۇ ئۆتمىگەن. ياۋروپا پارلامېنتىدىن ئۆتمىگەندە مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىق مۇشۇ مەسىلىلەر ئاساسىي سەۋەب بولغان. بۇ قېتىم ئەمدى ياۋروپادىن مۇشۇ پارلامېنتىدىن ئىككى تەرەپنىڭ ئورتاق مەبلەغ سېلىش توختامنامىسىنى ياۋروپا پارلامېنتىدىن چىقىرىش ئۈچۈن خىتاي بۇ بىر قانچە نەرسىلەردە ئەمدى مەن ئىمزالايمەن دېگەن نۇقتىغا كەلدى. بۇنىڭدا دەل خىتاينىڭ بازارلىرىنىڭ تارىيىشى تارىيىشى بىلەن يېڭى بىر بازارغا ياكى ھازىرقى مەۋجۇت بازارنى قولدىن چىقىرىپ قويماسلىققا تۇيۇلغان كۈچلۈك بىر ئېھتىياج مۇشۇ سەۋەب بولدى.
لېكىن مەمەت توختى ئەپەندى يىگىرمىنچى ئاپرېل بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا يەنە خىتاينىڭ ئوخشاشلا بۇ ئەھدىنامىلەرنىڭ روھىغا ئەمەل قىلمايدىغانلىقى، مەجبۇرىي ئەمگەكنى تەكشۈرىمىز دېسە ئۇنىڭغا خۇددى ھازىرقى BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىنىڭ تەكشۈرۈشىگە ھەر خىل توساقلارنى قويغاندەك توساق قويىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. لېكىن ئەمدى شۇنى ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەك، خىتايدا دەۋلەت قانۇن بىلەن ئەمەس، كوممۇنىست پارتىيەنىڭ سىياسىتى بىلەن باشقۇرۇلىدۇ. ئەگەر خىتايدا قانۇن بىلەن دەۋلەت باشقۇرۇلغان بولسا، ھازىرقى خىتاينىڭ مەۋجۇت قانۇنى بويىچىمۇ ھازىر بىزنىڭ ۋەتەندە يۈز بەرگەن جىنايەتلەرنىڭ، بۇ ئېغىر بالايىئاپەت، ۋەھشىيلىكلەرنىڭ ھېچبىرى يۈز بەرمەسلىكى كېرەكتى. مەسىلەن، مەجبۇرىي ئەمگەك خىتاينىڭ ھازىرقى قانۇنلىرىدىمۇ چەكلەنگەن. مۇنداق ئەھۋالدا ئەمدى تاشقى دۇنيانىڭ كۆزىنى بوياش ئۈچۈن ئىككى مەجبۇرىي ئەمگەك مۇناسىۋەتلىك خەلقئارالىق چوڭ ئەھدىنامىنى ئىمزالاش بىلەن ما غەرب دۆلەتلىرى خىتايمۇ بىر ئاز ئەيۋەشكە كەلدى دېگەن

بىراق ئۇ كىشىلەر ئىشلەشكە مەجبۇرلىنىدىغان مەجبۇرىي ئەمگەك مۇھىتىدا ئەمگەك ئۆلچىمىنىڭ قانداق ئىجرا قىلىنىدىغانلىقى ئېنىق ئەمەسلىكىنى كۆرسەتتى. ئادرىيان زېنز مۇنداق دېدى، ئەلۋەتتە شىنجاڭدا ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە قاتنىشىشى ھۆكۈمەتنىڭ مەجبۇرلىشى ۋە ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن بولدى. خىتاي شىركەتلىرى ئۇيغۇرلارنى ئىشلىتىش ئۈچۈن شىنجاڭغا جەلپ قىلىندى. شۇڭا خىتاي ھېچ بولمىغاندا قەغەز يۈزىدە بولسىمۇ ئەمگەك شارائىتىنى ياخشىلاش ۋە قانۇنىي رامكا تۇرغۇزۇشقا تىرىشىدۇ چۈنكى ئۇلارنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى ئۇيغۇرلارنى ئىشتا تۇتۇپ تۇرۇشتۇر ئەلۋەتتە بۇ تېخىمۇ قىممەتكە چۈشىدۇ بۇ شىنجاڭدىكى مەجبۇرلاش سىستېمىسى بولۇپ ئەمگەك ئېكسپلۇئاتاتسىيىسىنىڭ تەھدىتى ۋە خەۋپى يەنىلا ئېغىر كىشىلەر مەجبۇرىي ئىشلەيدىغان ياكى مەلۇم شەكىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇرلىنىدىغان بىر مۇھىتتا ئەمگەك ئۆلچىمىنىڭ قانداق ئىجرا قىلىنىدىغانلىقى ئېنىق ئەمەس خىتاي خەلق قۇرۇلتىيى يۇقىرىقى ئىككى خەلقئارالىق ئەھدىنامىنى ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشېلېت كېلەر ئايدا ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىدىغان، شۇنداقلا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بايدېننىڭ ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئىمزالىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلايدىغان بىر ۋاقىتتا تەستىقلانغان. بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلايدىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى شىركەتلەردىن ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىدىغان مەھسۇلاتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتە ئىشلەپ چىقىرىلمىغانلىقىنى ئىسپاتلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ ئامېرىكا بلومبېرگ خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمىنچى ئاپرېل بەرگەن بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ياۋروپا ئىتتىپاقى سودا ئۇيۇشمىسىنىڭ پرېزىدېنتى يورگ ۋوتكې خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى سىياسىتى ھەقىقىي رەۋىشتە ئۆزگەرمەي تۇرۇپ، بۇ ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلاش بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۆزگىرىدىغاندەك قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتقان.
ئوربىس تەتقىقات تورىدا ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇر تېبابەت بازىرىنىڭ ئۆسۈشىدىكى ئامىللار ۋە ئاچقۇچلۇق شىركەتلەر ناملىق دوكلاتتا ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەت دورىلىرىنىڭ ئېكسپورت يوشۇرۇن كۈچى مۇئەييەنلەشتۈرۈلگەن. ئەپسۇسكى، شانلىق تارىخقا ئىگە ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ھەقىقىي ۋارىسلىرى بولسا، بۈگۈنكى كۈندە خىتاينىڭ لاگېر ياكى تۈرمىلىرىدە. ئۇلار ياراتقان ساپ ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىك ئىگىلىكى بولسا، خىتايلار تەرىپىدىن تالان-تاراج قىلىنماقتا. ئەمما ئۇيغۇر تېبابەت ئىلمىدە تاكامۇللاشقان مۇھاجىرەتتىكى ساناقلىق كەسپىي خادىملار ھەر خىل رىقابەتلەرگە قارشى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ يېڭى چىقىش يوللىرىنى ئىزدىمەكتە. مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولسۇن!
دۇنيا بويىچە تەبىئىي ۋە ئەكس تەسىرسىز دورىلارغا ئېھتىياج تۇغۇلۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىنىڭ كەڭ ئىستېمالچىلارنىڭ ئېھتىياجىغا ماس كېلىۋاتقانلىقى ھەممىگە مەلۇم. بۇ ئەھۋال ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىنىڭ خەلقئارا بازاردىكى پارلاق ئىستىقبالىدىن دېرەك بەرمەكتە. ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر تېبابىتىگە ۋارىسلىق قىلىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدىكى كەسىپ ئەھلىلىرى ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن باشلاپ ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنى ھازىرقى زامانغا ماس كاپسۇللۇق قىلىپ ئىشلەپچىقىرىپ بۆسۈش خاراكتېرلىك تەرەققىياتلارغا ئېرىشكەن ئىدى ئۇيغۇر دورىگەرلىك كارخانىلىرى كەينى كەينىدىن قۇرۇلۇشقا باشلىغان بەزى دورىلار ھەتتا قوشنا ئەللەرگىمۇ ئېكسپورت قىلىنىپ ئۇيغۇر تېبابىتى خەلقئارادا ئىناۋەت تېپىشقا باشلىغان ئەنە شۇنداق بىر مەزگىلدە خىتاينىڭ تالان تاراجىغا ئۇچرىغانلىقى يىللار ئاۋۋاللا ئاشكارىلىنىشقا باشلىغان ئىدى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى زور تۇتقۇندا ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى دورىگەرلىك كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلگەن ۋە ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تۆھپە قوشقان ئۇيغۇر تېبابىتى ساھەسىدىكى سەرخىللىرىنىڭمۇ تۇتقۇن نىشانى بولۇشى دىققەت قوزغىغان ئىدى خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن تارقىتىدىغان خەۋەر مەنبەلىرىگە قارىغاندا، خىتاي كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئۇيغۇر تېبابىتى دورىگەرلىكىنى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ خەلقئارا ئېكسپورت تۈرىگە كىرگۈزۈشكە باشلىغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قولىغا ئۆتكەن ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرى ھازىر دورىلىق ماتېرىيال تېرىش، تەتقىقات، ئىشلەپچىقىرىش ۋە سېتىشنى بىرلەشتۈرگەن يۇقىرى تېخنىكىلىق زامانىۋى دورا ئىشلەپچىقىرىش سانائىتىگە ئايلاندۇرۇلغان. ئۇيغۇر دىيارىدا يەرلىك دورا ماتېرىياللىرى ئىنتايىن مول بولۇپ، دورىلىق قىممىتىگە ئىگە ئىككى مىڭ ئۈچ يۈز خىلدىن ئارتۇق ھايۋان، ئۆسۈملۈك ۋە مىنېرال ماددىلار ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابىتى ئۈچۈن دورا ماتېرىيالى قىلىنىدىكەن. مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەرگە قارىغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىغا يەرلىشىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يۇمىغاقسۈت، كەركىدان، يالپۇز قاتارلىق دورا ماتېرىياللىرى ئۆستۈرۈلىدىغان ئون تۆت خاسلاشتۇرۇلغان باغ سېلىشقا مەبلەغ سالغان خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى كېڭەيتىش توغرىسىدا مەخسۇس سىياسەت، مەبلەغ، تېخنىكا چىقىرىش بىلەن تەڭ نۆۋەتتە يەنە ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى دورىلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشنى بارا بارا بىڭتۈەننىڭ ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى كۆزلەۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. بىڭتۈەن خەۋەرلىرى تورىنىڭ بۇلتۇر ئوتتۇزىنچى دېكابىر خەۋەر قىلىشىچە،

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر تېبابىتىگە قارىتا قوغداشقا تېگىشلىك قىممەتلىك مەدەنىيەت مىراس سۈپىتىدە ئەمەس پەقەتلا ماددىي قىممەت يارىتىدىغان بىر تۈر سۈپىتىدە مۇئامىلە قىلىۋاتقانلىقى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان تۈركىيەدىكى مۇدىر ۋراچ ۋە پروفېسسور مۇتەللىپ ئەلى ھاجىنىڭ چۈشەندۈرۈشىگە قارىغاندا خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابىتىنى ئاۋۋال مىللىي تېبابەت قىلىپ كۆرسىتىپ، ئاندىن ئۇنى خىتايچە داۋالاشنىڭ بىر قىسمى قىلىپ يوق قىلىۋېتىشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەن ئىكەن. ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ تىرىشچانلىقىدا قايتا گۈللەنگەن ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر دورىگەرلىكى چەت ئەللەردە تونۇلۇشقا باشلىغاندا، خىتاي بۇ ساھەگە پۈتۈنلەي ئىگە بولۇش ئۈچۈن تېخىمۇ رەزىل تەدبىرلەرنى قوللانغان.
ھەممە مىللەتنىڭ ئەنئەنىۋى تېبابىتى بار ئىدى، ئەمما ئۇيغۇرلاردا تارىختا تاشلىنىپ قالماي ھازىرغا قەدەر داۋاملىشىپ كەلدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئەسلىدە قىرىق توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ جوڭيى تېبابىتىدىن ئىبارەت ئەنئەنىۋى تېبابىتىنى جۇڭگو خەلقىنىڭكى ساغلاملىق ئىشلىرى ئۈچۈن قانۇنلۇق تېبابەت دەپ جاكارلىغان بولدى. ئۇيغۇر تېبابىتى دەپ ئاتىماي، مىللىي تېبابەت دەپ ئاتاش ئارقىلىق داۋاملاشتۇرغان بولدى. ئەمما بىز تۈركىيەگە چىققاندىن كېيىن بۇنى تېخىمۇ ھېس قىلدۇق، پۈتۈن دۇنيا بويىچە ھەممە مىللەتنىڭ تېبابىتى ئازدۇر كۆپتۇر بولسىمۇ يۈز يىللارچە تاشلىۋەتكەنلىكتىن ئۇنتۇلۇپ، ھازىرقى ئەۋلادلارغا كەلگەندە پەقەت ئۇقمايدىغان، بىلمەيدىغان يېڭى بىر بىرنەرسىدەك تۇيۇلىدىغان بولۇپ، تېۋىپلار، دورىگەرلەر ئازراق بىر بىرنەرسىنى دەپ بەرسىمۇ ئالەمشۇمۇل ناھايىتى ئىلغار يېڭىلىق تۇيۇلۇپ ئۆگىنىۋاتىدۇ.
ھازىر خىتايلارنىڭ ئىگىدارلىقىغا ئۆتكەن ئۇيغۇر تېبابىتى دورا شىركەتلىرى بازارغا سېلىۋاتقان يېڭى دورىلارنىڭ تۈرلىرى نەپەس كېسەللىكلىرى تېرە كېسەللىكلىرى يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى جىگەر سۆڭەك ئاياللار كېسەللىكلىرى شۇنداقلا باشقا داۋالاش ساھەلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇ دورىلارنى پۈتۈن دۆلەت ئىچىگە ھەتتا خەلقئاراغا تونۇشتۇرۇشقا باشلىغان. مۇدىر ۋىراچ مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە دورىگەرلىكى خەلقئارا بازارغا ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مونوپول قىلىنىشتەك خىرىسقا تەڭ يۈزلەنگەن. ھازىر تۈركىيەدە ئۇيغۇر تېبابىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقان بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر

يەنە پايدىلىق بولغان ناھايىتى تەجرىبىدىن ئۆتكەن رېتسېپلىرىمىزنى تاۋارلاشتۇرۇپ، بۇ تاۋارنى بازارغا سېلىش ئارقىلىق ئۇيغۇر تېبابىتىنى تونۇتۇپ، خەلقئارا بازارغا كىرىش ئارقىلىق ئۇيغۇر تېبابىتىنى خەلقئاراغا تونۇش، تەرەققىي قىلدۇرۇش.
ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەت دورىلىرى پۈتۈنلەي خىتاينىڭ چاڭگىلىغا ئۆتۈۋاتقان مۇشۇنداق بىر مەزگىلدە ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنى ياساپ، ئۇنى خەلقئارا بازارغا سېلىشتا تۈركىيەدە ياشايدىغان ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت مۇتەخەسسىسى

ئىككى مىڭ ئون توققۇز كوروناۋىرۇسى چىققاندىن كېيىن خەلقئارادىكى غەرب تېبابىتى كېسەللىككە ھېچقانداق ئامال قىلالماي چارىسىز قالغان ۋاقتىدا ئەنئەنىۋى تېبابىتى بارلار دەرھال ئۇنىڭغا بىر قولىدىن كەلگىنىچە چارە تەدبىر قىلىپ داۋالاش يوللىرىنى ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۇسۇللىرىنى كۆرسەتكەن بولدى بىزمۇ شۇنىڭ ئىچىدە ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭكى ئىستانبۇلدا كورونا ۋىرۇسى چىققاندىن كېيىن بىز ئۇ يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش پىدائىيلار گۇرۇپپىسى تەشكىللىدۇق ئۇيغۇر تېبابەت مۇتەخەسسىس دورىگەرلەر قاتناشقان بولدى يۇقۇمنىڭكى ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر قانچە رېتسېپنى مۇقىمداپ چىقتۇق شۇ رېتسېپ بويىچە دورا ياساپ قۇردۇق زۇپا شەربىتى زۇكام جەۋھىرى سەيپىستان جەۋھىرى سوئال مەجۈنى ئۆتەلجە مەجۈنى قاتارلىق بىر قانچە ئون خىل دورىنى ئىشلەپ چىقىپ ئىشلەتتۇق. ھەتتا ئۇ دورىلىرىمىزنى ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، قىرغىزىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيادىكى دۆلەتلىرگە ئەۋەتتۇق. ئۇلىنىڭمۇ ئۇنى ئىچىپ كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئالغانلىقى رەھمەت خەتلىرى كەلدى. خەلق ئىچىدە نۇرغۇن كېسەللىكلەر بىزنىڭ شۇ دورىمىزنى ئىچىپ بۇ كېسەلدىن ساقايدى ھەم رەھمەت خەتلىرىنى كەلتۈرگەن بولدى. ھازىر ھەم بەك پايدا قىلىدۇ بۇ. خەلققە پايدا قىلىۋاتىدۇ، بىز مانا شۇ ئارقىلىق نۇرغۇن كېسەللەرنىڭ رەھمىتىگە ئېرىشتۇق، ھەم ئىقتىسادىي ئۈنۈم ھەم ئىجتىمائىي ئۈنۈم ياراتتۇق.
ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئىستانبۇلغا كەلگەندىن كېيىن ئۇيغۇر تېبابىتى بويىچە داۋالاش ۋە دورىگەرلىك كەسپىنى داۋام قىلىۋاتقان مەمەتئېلى ھاجىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇر دورىلىرىنىڭ كەلگۈسىگە ئۈمىد بىلەن قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنى خەلقئارالاشتۇرۇش جەھەتتە بىزنىڭكى داۋالاش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئۇستازلىرىمىزنىڭكى كۈچ چىقىرىشى ئاستىدا سەرپىستانغا ئوخشاش سەرپىستان جەۋھىرى زۇپا جەۋھىرى مۇپەررىھ ئەبرىشىم خەمىرى گاۋزىبان ئەمبىرى قاتارلىق دورىلار دۆلەتلىك دورا تەستىقىغا ئېرىشكەن بولۇپ بۇ دورىلارنى شۇ پاي قوشقان خەنزۇ شىركەتلىرى قولغا ئېلىپ شۇنىڭ بىلەن شۇنداق تەرەققىي قىلىشقا مەجبۇر بولدى ئەمدى بۇنىڭكى خەلقئارادا ھازىر ئەمەلىي قوللىنىش ئارقىلىق دورىلارنىڭكى مۇشۇ كورونا ۋاقتىدا نەپەس يولى كېسەللىكلىرىگە بولغان تەسىرى ناھايىتى ياخشى ئېتىراپ قىلىشقا ئېرىشكەنلىكى ئۈچۈن بۇ دورىلار يەنە ئۆزىنىڭكى كىملىكىنى بىر قېتىم نامايان قىلغان بولدى ئەمدى ھازىر بىر تەرەپتىن باشقىلارنىڭكى پۇل تېپىش ئىككى ئالاھىدە مەقسىتى بولۇپ قالغان بولسا يەنە بىر تەرەپ مۇشۇ خەلقئاراغا چىقىشى خىرىسلارغا دۇچ كېلىشى بىزنىڭكى ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭكى يۇقىرى پەللىگە چىقالايدىغانلىقىنى ھەم بىر ئىشەنچلىك زىيانسىز ئورگانىك ساپ ئۆسۈملۈك دورا ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئۆزىنى نامايان قىلىشقا سەۋەب بولدى دەپ قارايمەن. گەرچە ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭ ئۈنۈمى غەرب دورىلىرىدەك تېز بولمىسىمۇ ئەمما كېسەللىكنى يىلتىزىدىن داۋالاشتا ئۈنۈم قازانغان. ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭ خام ئەشيا پىششىقلاپ ئىشلەش ئۇسۇللىرى پۈتۈنلەي يېشىللىق ئۆلچىمىگە ماس بولۇپ پەقەتلا ئەكس تەسىرنىڭ يوق بولۇشى ئىستېمالچىلارنى قىزىقتۇرغان ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى دورىلىرىنى خەلقئارالاشتۇرۇش يولىدا كۈچ چىقىرىۋاتقان چەت ئەللەردىكى تېبابەت مۇتەخەسسىسلىرىدىكى خىتاينىڭ خىرىسلىرىغا قارشى كۈچ ۋە ئىشەنچمۇ دەل ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابىتىنىڭ ھەقىقىي ساپ ئەنئەنىلىرىگە بولغان سادىقلىقىدىن كەلگەن، چۈنكى ئۇلار ئادەم داۋالاشنى پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە مەنپەئەت يەتكۈزۈشنى ئۆزلىرىنىڭ مېدىتسىنا مىزانى ۋە كەسپىي ئەخلاقى قىلغان. ئەمما بۇ تېبابەت بولغاندىن كېيىن ئۇنى دۇنيا، پۈتۈن دۇنيا خەلقىنىڭ ساغلاملىق ئىشلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش بىزنىڭكى ۋەزىپىمىز. ھازىر چەت ئەللىكلەرنىڭ ئىچىدىن ئۇيغۇر تېبابىتىنى ئۆگىنىش دولقۇنى قوزغالدى. مۇھاجىرەتكە چىققان ئۇيغۇرلار ياكى ئۇنىڭ ئالدىدىكى ئۇيغۇرلار ئۇيغۇر تېبابىتىنى دۇنياغا تونۇشتۇرۇپ، ئۆگىتىپ خىزمەت قىلغان دېگەن تارىخ بېتىگە يازدۇرۇپ خەلقئاراغا يۈزلەندۈرۈش، ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇش غايە مەقسەتلىرىمىز. ئۇلار ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئۇيغۇر تېبابىتىدىن ئىبارەت ئىككى مىڭ بەش يۈز يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە بۇ قىممەتلىك مىراسنىڭ خىتاي تەرىپىدىن خانىۋەيران قىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئۇنى داۋاملاشتۇرۇش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشتەك بۈيۈك مەسئۇلىيەتنى ئۆز ئۈستىگە ئالماقتا. گۈلچېھرە تەييارلىدى، دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.
يىگىرمىنچى ئاپرېل خىتاي ھۆكۈمىتى ب د ت تەرىپىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى تۈزۈلگەن مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسى بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىل تۈزۈلگەن مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئەھدىنامىسىنى ماقۇللىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى. مەلۇم بولۇشىچە، خىتايمۇ گەرچە ب د ت غا ئەزا دۆلەت بولسىمۇ، ئەمما ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ھەر خىل باھانىلەرنى كۆرسىتىپ، بۇ ئەھدىنامىلەرنى تا ھازىرغىچە ماقۇللىمىغان ئىكەن. ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتى نېمە ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە بۇ ئەھدىنامىلەرنى ماقۇللىغانلىقىنى ئېلان قىلدى؟ بۇنىڭغا سەۋەب بولغان كونكرېت ئامىللار قايسىلار؟ دىققىتىڭلار گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزىدا بولسۇن.

مەتبۇئاتلاردىكى مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، خىتاينىڭ بۇ ئەھدىنامىنى ماقۇللىشىغا تۆۋەندىكى بىر قانچە مەسىلە سەۋەب بولغان. بىرى، مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئەھدىنامىسى ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئىمزالانماقچى بولغان مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىدىكى ياۋروپا تەرەپنىڭ خىتايغا قويغان ئاساسلىق شەرتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، خىتاي ئۆز ۋاقتىدا بۇنىڭغا قوشۇلمىغان. ياۋروپا پارلامېنتى بۇ مەسىلىنى ھەمدە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى، جازا لاگېرلىرى تۈزۈمىنى تۇتقا قىلىپ، بۇ كېلىشىمنى توڭلىتىپ قويغان. بۇ توڭنى ئېرىتىش خىتاينىڭ ئارزۇسى بولۇپ كەلگەن. ئىككىنچىسى، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سەۋەبلىك ئامېرىكىنىڭ خىتايغا يۈرگۈزۈۋاتقان تۈرلۈك ئىقتىسادىي جازالىرى ۋە ياۋروپا ئەللىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى بارغانسېرى كۈچەيتىشى خىتاي ئىقتىسادىغا زور زىيان بېرىپلا قالماي، خىتاينىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازىنىمۇ قاتتىق زېدىلىگەن. شەخسەن گېرمانىيە خىتايدىكى شىركەتلەرگە بىراقلا تەدبىر قوللىنىشقا چارىسىز قالغان بولغاچ، ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ماقۇللىغان تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى مىڭدىن تۆۋەن ئىشچى خىزمەتچىسى بولغان شىركەتلەرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ، مىڭدىن ئارتۇق خىزمەتچىسى بولغان شىركەتلەرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىن باشلاپ،

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندى بولسا خىتاينىڭ ھازىرغا قەدەر خەلقئارالىق ئەھدىنامىلەرگە ھېچ ۋاپا قىلمىغانلىقىنى، ئۇنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئەھدىنامىسىنى ماقۇللىشىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەكنى توختىتىشتىن دېرەك بەرمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. خىتاي ھاكىمىيىتى ئەزەلدىن خەلقئارالىق ئەھدىنامىلەرگە، شەرتنامىلەرگە ھېچ بىر ۋاپا قىلغان بىر ھاكىمىيەت ئەمەس. بۇنىڭكى مىساللىرىنى بىز تارىختا ناھايىتى كۆپ ئۇچرىتىمىز. بۈگۈنكى بىر كۈندە خىتاي ھاكىمىيىتى بۇ يەردە ئىرقىي قىرىنچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ. مىليونلىغان ئەزىز خەلقىمىزنى جازا لاگېرلىرىغا سولاپ جازالاۋاتىدۇ. ئاياللىرىمىزغا پوخۇرلۇق قىلىۋاتىدۇ. پەرزەنتلىرىمىزنىڭكى ھەق-ھوقۇقلىرىنى ئاياغ ئاستى قىلىۋاتىدۇ.

ئوخشىمىغان سىياسىي كۆز قاراش ياكى ئوخشىمىغان ئىدېئولوگىيەگە ئىگە ئىنسانلارنى جازالاشنىڭ بىر ئۇسۇلى قىلىپ قوللىنىشنىڭ مەنئى قىلىنىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. ئۇنىڭدا ئېنىق قىلىپ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىرقىي، ئىجتىمائىي، مىللىي، دىنىي كەمسىتىشنىڭ چارىسى سۈپىتىدە قوللىنىشقا بولمايدۇ دېيىلگەن. بىراق خىتاي ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇنىڭ دەل ئەكسىنى قىلماقتا ئىكەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار!

بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بىرىنچى يىلى قۇمۇل تاغلىرىدا خوجانىياز ھاجى سالى دورغا قاتارلىقلار باشچىلىقىدا قوزغىلاڭ پارتلاش بىلەن بىرىنچى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستەقىللىق ئىنقىلابىنىڭ پەردىسى ئېچىلىپ بۇ ئىنقىلاب پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارىغا يېيىلدى ئەنە شۇ قۇمۇل ئىنقىلابىنىڭ تەسىرى ئاستىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ تۇرپان كۇچار قەشقەر ئاقسۇ خوتەندىمۇ قارشىلىق ھەرىكەتلىرى ۋە قوزغىلىشلار ئارقىمۇ ئارقىدىن ئوتتۇرىغا چىقتى بۇلارنىڭ ئىچىدە مۇھەممەتئىمىن بۇغرا، سابىت داموللا، مەمەتنىياز ئەلەم قاتارلىقلار باشچىلىقىدىكى خوتەن قوزغىلىڭى ئالاھىدە ئورۇنغا ئىگە. مۇھەممەتئىمىن بۇغرا، سابىت داموللام قاتارلىقلار رەھبەرلىكىدىكى مىللىي ئىنقىلابىي كومىتېت بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىل ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى قاراقاشتا قوزغىلىپ، قاراقاشنى ئازاد قىلغاندىن كېيىن خوتەنگە يۈرۈش قىلدى. ۋە خوتەن ئىلچىنى ئازاد قىلىپ بولۇپ، خوتەن يېڭى شەھىرىگە كىرىۋالغان خىتاي ھەربىي مەمۇرلىرى ئەسكەرلىرىنى ئۇزۇن ۋاقىت قورشاۋغا ئالغاندىن كېيىن، ئاخىرى خىتاي ئەمەلدارلىرى تىنچلىق بىلەن تەسلىم بولۇپ، خوتەن شەھىرى تولۇق ئازاد بولغان. شۇ ۋاقىتلاردا پۈتۈن خوتەن ۋىلايىتىنىڭ ھەر قايسى ناھىيەلىرىمۇ قوزغىلىپ، ئازادلىققا ئېرىشكەن ھەمدە خوتەن قوزغىلاڭچى قوشۇنلىرى يەكەن كونا شەھىرى ۋە قاغىلىق پوسكاملارنىمۇ شۇ جايدىكىلەر بىلەن بىرلىكتە ئازاد قىلىپ، يەكەن يېڭى شەھەرنى قورشىۋالغان ئىدى. مانا شۇ ۋاقىتتا مىللىي ئىنقىلابىي كومىتېتنىڭ مەمۇرىي رەھبەرلىك ئورگىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىل تۆتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى خوتەنگە يۆتكىلىپ كېلىپ، خوتەن شەھىرىنى مەركەز قىلدى. تۆتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى بولسا ئىلچىدا داغدۇغىلىق مۇراسىم ئۆتكۈزۈلۈپ، مۇھەممەتنىياز ئەلەم باشچىلىقىدا ھۆكۈمىتى ئىسلامىيە خوتەن، يەنى خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقى رەسمىي ئېلان قىلىندى. ئەنە شۇ ئىنقىلابنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى مۇھەممەتئىمىن بۇغرا ئۆز ئەسلىمىسىدە قەيت قىلىشىچە، قاراقاشتا قۇرۇلغان ۋاقىتلىق ھۆكۈمەت تەركىبى ئۆزگەرتىلمەي، مۇھەممەتنىياز ئەلەم ئوخشاشلا ھۆكۈمەت رەئىسى، يەنى مەلىك دەپ ئاتالدى، سابىت داموللا ئابدۇلباقى ئوخشاشلا باش مىنىستىر بولدى ۋە دىنىي، مالىيە ۋە باشقا ھۆكۈمەت ئىشلىرىنى باشقۇردى. مۇھەممەتئىمىن بۇغراغا بولسا ئەمىر ھەزرەت، ئۇنىڭ ئىككى ئىنىسىغا ئەمىر ئۇنۋانلىرى بېرىلىپ، مۇھەممەتئىمىن بۇغرا ھۆكۈمەتنىڭ ئەڭ ئالىي ھەربىي قوماندانى بولدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بىرىنچى يىل ئىككىنچى ئايدىن بۇيان داۋاملىشىۋاتقان باشقا ھەر قايسى قوزغىلاڭچى كۈچلەر تېخى قىلىشقا ئۈلگۈرەلمىگەن ھاكىمىيەت قۇرۇش ئىشلىرىنى مانا خوتەن قوزغىلاڭچىلىرى ئەمەلگە ئاشۇرغان بولۇپ، خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتى رەسمىي بىر دۆلەتچىلىك قۇرۇلمىسى بەرپا قىلىپ، ئۆزىنىڭ مەمۇرىي، ھەربىي، مالىيە، سودا، ئىقتىساد، ۋە باشقا باشقۇرۇش سىستېمىلىرىنى ئورنىتىپ، ھاكىمىيەتنى مۇنتىزىم شەكىلدە ئىدارە قىلىشقا كىرىشكەن ئىدى. خوتەن ھۆكۈمىتى ھاكىمىيەت باشقۇرۇشتا شەرىئەتكە تايانغان ۋە تۈركىيە قاتارلىق بىر قىسىم جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ ھەربىي-سىياسىي باشقۇرۇش ئەندىزىلىرىدىن ئۈلگە ئېلىشقا تىرىشقان. تۈركىيەدىكى چاناققەلە ئون سەككىزىنچى مارت ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور نۇرئەخمەت قۇربان ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خوتەن قوزغىلاڭچىلىرىنىڭ بۇ ھۆكۈمىتىنىڭ نامىدىنلا ئۇنىڭ ئىسلام قانۇنى ۋە ھوقۇقلىرىغا تايانغان بىر ھاكىمىيەت ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىش مۇمكىن.
خوتەندىكى ئىسلام ھۆكۈمىتى ھەمدە بۇنىڭكى ھېلىقى سىستېماتىك قائىدە تۈزۈملىرىغا كەلسەك، بۇنىڭ زاتەن ئىسمى ئوچۇق بايان قىلىنغان، خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتى دەپ. خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتى بولغاچقا ئىسلام دۆلەت باشقۇرۇش سىستېمىسى بويىچە باشقۇرۇلغان ئىسلام دۆلەت باشقۇرۇش ھوقۇقى ياكى ئىسلام ھوقۇقى بويىچە ئىسلام قانۇن سىستېمىسى بويىچە باشقۇرۇلغان بىر ھۆكۈمەت دەپ قىسقىچە بۇنى ئىزاھلاشقا بولىدۇ زاتەن ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلقى قەشقەردە قۇرۇلغان ھۆكۈمەت مۇ شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى دەپ ئىسلام جۇمھۇرىيىتى دەپ قۇرۇلغان ۋە ئۇنىڭمۇ ئاساسەن قانۇن تۈزۈملىرى ئىسلامنى ئاساس قىلغان ياكى ئىسلام ھوقۇقىنى ئاساس قىلغان بىر جۇمھۇرىيەتتى خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇشى خوتەن قوزغىلاڭچىلىرىنىڭ كۆزلىگەن مەقسىتىنىڭ قانداقتۇر بىر ھاكىمىيەتنىڭ زۇلمىغا قارشىلىق كۆرسىتىپ نارازىلىقىنى ئىپادىلەپ قويۇش ئەمەس بەلكى خەلقنىڭ مۇستەقىل بىر ھاكىمىيىتىنى قۇرۇش يەنى دۆلەت قۇرۇشنى نىشان قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەيدۇ دوكتور نۇرئەخمەت قۇربان ئەپەندى.
مۇشۇ جەھەتتىن ئەپ ئېيتقان چېغىمىزدا مانا كېيىنكى ئىنقىلابچىلارغا بىر دۆلەت ئېڭىنى بىلدۈرۈش، دۆلەت ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈش، بىر ھۆكۈمەت بولاش ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈش نۇقتىسىدىن ئەپ ئېيتقان چېغىمىزدا ناھايىتى مۇھىم دەپ قارايمەن. چۈنكى ياقۇپ بەگدىن كېيىن نۇرغۇن قوزغىلاڭلار بولاغلىق ئەمدى قوزغىلاڭ دېگەن نەرسە باشقا ئەمما بىر ھۆكۈمەت قۇرۇش يەنى نىيىتى بىلەن ئوتتۇرىغا چىققان بىر ئىنقىلابنىڭكى مەقسىتى غايىسى باشقىچە بولىدۇ شۇ جەھەتتىن دەپ ئېيتقان چاغسىدا بۇ خوتەن ھۆكۈمىتى كېيىنكى ھۆكۈمەتلەرنىڭكى قۇرۇلۇشىدا ھەم شۇنداقلا خەلقنىڭكى زىيالىي تۈركۈمىدىكى كىشىلىرىمىزنىڭكى ئېڭىدا بىر دۆلەت ھۆكۈمەت چۈشەنچىسىنىڭ شەكىللىنىشىدە مەپكۇرىسىنىڭ شەكىللىنىشىدە مۇھىم رول ئوينىغان دەپ قارايمەن خوتەن قوزغىلاڭچىلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئايغا كەلگەندە پۈتۈن يەكەننى ئازاد قىلىپ تاكى قەشقەر يېڭىسارغىچە يېتىپ كېلىپ خوتەن يەكەندىن ئىبارەت ئىككى ۋىلايەتنى ئۆز ئىدارىسى ئاستىغا كىرگۈزگەن بۇ ۋاقىتتا خوجانىياز ھاجى قاتارلىقلار ماجۇڭيىڭ قوشۇنلىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ جەنۇبقا ئاتلانغان، قەشقەردە تۆمۈر ئېلى ھوقۇقنى ئىگىلىگەن. ئەمما قەشقەر يېڭى شەھىرىنى ماجۇڭيىڭنىڭ ئادەملىرىدىن ماجەنساڭ ئىگىلەپ تۇرغان بولغاچقا، يەنىلام ھەممە جايدا ئۇرۇش ھالىتى مەۋجۇت ئىدى. شۇڭا تۆمۈر ئېلىنىڭ ھوقۇقىمۇ مۇستەھكەم ئەمەس ئىدى. ئەمما خوتەن ھۆكۈمىتى مۇنتىزىم ھاكىمىيەتنى ئىدارە قىلماقتا ئىدى. مانا شۇنداق ۋاقىتتا سابىت داموللام بىر قىسىم خوتەن قوشۇنلىرىنى باشلاپ قەشقەرگە يېتىپ كېلىپ، قەشقەردە خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ ئىش باشقۇرۇش ئىشخانىسىنى تەسىس قىلىپ، قەدەممۇ قەدەم بىرلىككە كەلگەن شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنى قۇرۇش تەييارلىقىغا كىرىشكەن. ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ دوكتورانتى مۇھەممەتئېلى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، دېمەك، خوتەن ئىنقىلابىنىڭ غەلىبىسى ۋە خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ مەۋجۇت بولۇشى سابىت داموللامنىڭ قەشقەردە شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇشىدا زور رول ئوينىدى.
ئوتتۇز ئۈچىنچى يىل تۆتىنچى ئايدا مامەتئىمىن بۇغرا قاراقاشتا شۇ قوزغالغان نېمە قىلىپ ئاخىرى خوتەن ھاكىمىيىتىنى قۇرۇپ چىقتى. نۇرغۇن يەنى ئىشغال قىلىپ ھەقىقەتەن بۇ ئەمدى ھېلىقى ئىجابىي جەھەتتىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان ئون بىرىنچى ئايدا مۇشۇ قەشقەردە شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭكى ئېلان قىلىنىشىغا ئۇنىڭ نېمىسىگە ھېلىقى بىر مۇھىم بىر تۈرتكە بولدى دەپ ئويلايمەن مەسىلەن بۇ ھېسابتا شۇ قوزغىلاڭچىلىنىڭكى مەسىلەن باشقا قۇمۇلدا بولسۇن تۇرپاندا بولسۇن باشقا نۇرغۇن جايلاردا قەشقەردە بولسۇن ئەمدى قوزغىلاڭچىلار بارتىغۇ ئەمما بۇنىڭ ئىچىدە تۇنجىلاپ ھاكىمىيەت ھۆكۈمەت قۇرغانلار مۇشۇ مامەتئىمىن بۇغرالارتى ئەمدى بۇ نۇقتىدىن بۇلار باشقىلارغا بىر تۈرتكە بولدى يەنى ھېلىقى بۇ ئىسيان قوزغىلاڭ پەقەت ھېلىقى بۇ زۇلۇم قىلىۋاتقان زالىم ھاكىمىيەتنىڭ زۇلۇمىنى ئازايتىش ياكى زالىم ھاكىمىيەتنى نېمە قىلىش ئەمەس ھەقىقىي مۇستەقىللىق دەپ بەلكىم بەزەن بىر قوزغىلاڭچىلىنىڭكى ئەمدى ھېلىقى تۈپ مەقسىتى ئەمدى ئۇ يەرگىچە ئويلاپ يەتمىگەن بولۇشى مۇمكىن مۇستەقىللىق دېگەن يەرگىچە ئەمدى بۇ بۇ جەھەتتىن قارىغاندا ناھايىتى ياخشى بىر تۈرتكە بولدى ھەم باشقىلارغا ئىلھام بولدى ھەم باشقا بۇ ئون بىرىنچى ئايدىكى ھۆكۈمەتنىڭ قۇرۇلۇشىغا نۇرغۇن جەھەتتىن بىر ئالدىن بىر ئۆرنەك بولدى دەپ ئويلايمەن خوتەن ھۆكۈمىتى ئىلگىرىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باج تۈزۈمىنى بىكار قىلىپ ھۆكۈمەت ياكى ئەمەلدارلارنىڭ خەلققە ئالۋاڭ ياساق سېلىشىنى چەكلىگەن ئۆز ئالدىغا پۇل تارقاتقان، ھەربىي تۈزۈمدە ئىنتىزام ئورناتقان خوتەن ھۆكۈمىتى يەنە خوجانىياز ھاجىغا كۆپ مىقداردا ئالتۇن ئېۋەتىپ، ئۇنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىن قورال سېتىۋېلىشىنى قوللىغان ئىدى. لېكىن شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىل تۆتىنچى ئايدا شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاخىرلىشىشى بىلەن خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ تەقدىرىمۇ تەڭ ئاخىرلاشتى. بۇنىڭ سەۋەبلىرى ھەققىدە توختالغان دوكتور نۇرئەخمەت ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، بۇنىڭدا ئاساسلىقى ئىچكى ۋە تاشقى ئىككى ئامىل مەۋجۇت ئىدى. ئەمدى خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭكى
ئۇزۇن مۇددەت پۇت تىرەپ تۇرالماسلىقىنىڭكى ھەم ئىچكى ھەم تاشقى نۇرغۇن سەۋەبلىرىنى سۈرتۈشكە توغرا كېلىدۇ مەمتىمىن بۇغرا ئۆزىنىڭكى ئەسلىمىلىرىدە بىر يەردە مەن مۇشۇ ئىنقىلاب جەريانىدا ئوقۇغان ئادەملەرنىڭكى يوقلۇقىدىن بەك نېمە قىلدىم قىيىنچىلىق تارتتىم دەپ مۇشۇ ئوقۇمۇشلۇق ئادەملىرىنىڭكى بولماي قاپقالغانلىقىدىن بەك ئەپسۇسلانغان خەلقنىڭكى ئاڭ سەۋىيەسى، ئوقۇمۇشلۇق ئادەملەرنىڭ يېتىشكەن ئىنسانلىرىمىزنىڭ يوقلۇقىنى ئىچكى بولمىسۇن، مەيلى ھەربىي جەھەتتىن تەلىم تەربىيە كۆرگەن ئادەملەرنىڭ يوقلۇقىدىن بولمىسۇن، مەيلى سىياسىي جەھەتتىن، سىياسىي ئاڭ جەھەتتىن يېتىشكەن ئادەملەرنىڭ يوقلۇقىدىن بولمىسۇن، بۇنى ئىچكى ئەھۋال دېسەك سىرتتىن تاشقى دۆلەتلەردىن ياردەم ئالالمايدىغانلىقى. ئۇلارغا بىر ياردەمنىڭ كەلمەيدىغانلىقى چۈنكى روسىيە بىر تەرەپتە كۈچلىنىپ كېتىپ بارغان جەنۇب تەرەپكە قارىساق ئەمدى ئىنگلىزلار ھىندىستان زېمىنىنى بېسىپ تۇرغان مۇنداق شارائىتتا بىر مۇستەقىل ھۆكۈمەتنىڭكى پۇت تىرەپ تۇرۇشى تەستى شۇنداق بولۇشىغا قارىماي يەنە خوتەندە بىر شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇپ كېيىنكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىغا ئۇل ھازىرلىشى نۇقتىسىدىن ئېيتقان چېغىمىزدا ھەقىقەتەن ناھايىتى مۇھىم بىر باشلانغۇچ بىر باشلىنىش دەپ قاراشقا بولىدۇ گەرچە خوتەن ھۆكۈمىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدىن تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايغىچە بىر يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان بولسىمۇ ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بىرىنچى يىلى باشلانغان پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستەقىللىق مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىنىڭ نىشانىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆز ئالدىغا ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىش، ئۆزىنىڭ ئەركىنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش، ئۆزىنىڭ مۇستەقىل دۆلىتىنى قۇرۇشنى غايە قىلغانلىقىنى ئىپادە قىلدى. شۇنىڭدەك، قەشقەردە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىل ئون ئىككىنچى نويابىردا شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنياغا كېلىشىگە زېمىن ھازىرلىغان ئىدى.
ھۆرمەتلىك دوستلار يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار خەير خوش بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى